कथम् प्रविशन्ति मुखानीति आह यथा नदीनाम् बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्ज्वलन्ति यथा नदीनाम् स्रवन्तीनाम् बहवः अनेके अम्बूनाम् वेगा अम्बुवेगाः पराविशेषाः समुद्रम् एव अभिमुखाः प्रतिमुखा द्रवन्ति प्रविशन्ति तथा तद्वत् तव अमी भीष्मादयो नरलोकवीरा मनुष्यलोकशूरा विशन्ति वक्त्राणि अभिविज्ज्वलन्ति प्रकाशमानानि